SBS Radio ລາວ ອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ທີ່ຈະມີກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ coercive control ຄືການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນໄວ້ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຜູ້ຍາຜູ້ຍິງມາກມາຍຖືກຄາດຕະກຳຕາຍ ໂ ດຍຄູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ coercive control ການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນໄວ້ ການເຮັດ coercive control ເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເປັນຫົວຂໍ້ເລື່ອງທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ວິ່ງເຕັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແ ຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ກຳລັງໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຢ່າງດຸເດືອດ ໂດຍສະເພາະພວກນັກກົດໝາຍທີ່ຕາງໜ້າຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ກ່ຽວກັບວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ຈະມີກົດໝ າຍຕໍ່ຕ້ານ coercive control ຊື່ໆ ຍານາງ ເຈຊາມິນ ທີ່ປາດຖະໜາປິດຊື່ສຽງໄວ້ ຍົກຍ້າຍມາຍັງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຄາວສອງປີກ່ອນນີ້ ເພື່ອສົມລົດກັນກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຍານາງພົບພໍ້ຢູ່ໃນປະເທດ ອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບຍານາງ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບຍານາງຫຼາຍເດືອນ ຍານາງເວົ້າວ່າ
He moved me into a share house by myself There was no TV, no furniture, nothing in my room. He would just come and force sex on me and then disappear. ຕໍ່ເມື່ອຍານາງມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າ ຍານາງເປັນຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງຍານາງເອງ ຍາ ນາງເວົ້າວ່າ ມັນເປັນພຽງແຕ່ດຽວນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າ ການລ່ວງລະເມີດກັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ແມ່ນໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແຕ່ກໍແມ່ນໃນດ້ານ coercive control ການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ ການຄົ້ນຄວ້າບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການ ກະທຳນັ້ນຄື coercive control ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງອັນປົກກະຕິຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານບ້ານເຮືອນ ການລື້ມເບິ່ງໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຫັນວ່າ 77 ກໍລະນີ ຈາກ 78 ກໍລະນີຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ໃນດ້ານບ້ານເຮືອນ

ເປັນການກະທຳອັນຜິດກົດໝາຍ ສາມາດເປັນການຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ ແຕ່ ນິໂຄລ ລີ ທີ່ຜົວຂອງຍານາງຖືກຈຳຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດກັບການລ່ວງລ້ຳຍານາງ ແມ່ນວ່າ ຍານາງ You know, I lived through 10 years of violence that was perpetrated by my

ໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຍາຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໆ ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຢູ່ວ່າ ວຽກງານອັນໜຶ່ງໃນ Queensland ທີ່ມີອິດສະຫຼະພາບ ກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ ຄື Coercive Control ຈະອອກໜັງສືລາຍ ງານອັນໜຶ່ງອອກມາໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ການກວດພິຈາລະນາເບິ່ງ ຄື Inquiry ໂດຍສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນລັດ New South Wales ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງການບົ່ງວາງໄວ້ ການລະເມີດໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ແລະ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະລາ ຍງານອອກມາພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2021 ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານ Northern Territory ກຳລັງມອງເບິ່ງການເຮັດໃຫ້ການລ່ວງລ້ຳໃນດ້ານບ້ານເຮືອນເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ລັດ Victoria ກຳລັງມອງເບິ່ງພະລັງວັງຊາຂອງ ຕົນໃນການໂຕ້ຕອບ Coercive Control ໃນລັດ South Australia ສະພາກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງກົດໝາຍອັນໜຶ່ງຢູ່ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລ້ຳນັ້ນ ລັດ Tasmania ເປັນລັດໜຶ່ງລັດດຽວຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ມີກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງກ ານນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ ນີ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2004 ແຕ່ການພິພາກສາຕັດສິນຄະດີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ Coercive Control ວ່າມີຄວາມຜິດນັ້ນແມ່ນມີໜ້ອຍ ສິ່ງທີ່ນັກກົດໝາຍຈາກທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍຮັບຮູ້ ແມ່ນການປຶກສາທີ່ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ການ ຝຶກຝົນ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນກັບການບັນຍັດໃດໆ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ Coercive Control ການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນໄວ້
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື